SBS ລາວ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ອອນລາຍ ແລະ ວິທະຍຸ ໃນພາກເໜືອລຽບແຄມແມ່ນ້ຳຂອງຂອງພື້ນແຜ່ນດິນລາວ ແຕ່ກ່ອນແຕ່ກີ້ ມີແຂວງໜຶ່ງທີ່ຮຽກວ່າແຂວງຫົວຂອງ ຕໍ່ມາຖືກປ່ຽນເປັນແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໃນແຂວງດັ່ງກ່ າວນັ້ນ ອຸດົມສົມບູນໄປໂດຍແກ້ວທຳມະຊາດ ຈຶ່ງໄດ້ຊື່ວ່າ ເມືອງບໍ່ແກ້ວຫ້ວຍຊາຍ ທີ່ເປັນເມືອງເອກຂອງແຂວງຫົວຂອງ ຫຼືວ່າແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໃກ້ກັບແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຫຼືວ່າໃກ້ກັບເມືອງບໍ່ແກ້ວຫ້ວຍຊາຍນັ້ນ ແມ່ນຫຼ ວງນ້ຳທາ ທີ່ເປັນເມືອງຫຼວງຂອງແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ຕໍ່ຈາກຫຼວງນ້ຳທາໄປຢູ່ໃນຊາຍແດນ ກໍແມ່ນເມືອງບໍ່ເຕັນ ທີ່ວ່າແຕ່ກ່ອນແຕ່ກີ້ ມີການສ້າງຖະໜົນຈາກ ແມ່ນ້ຳຂອງ ແຕ່ເມືອງຊຽງຂອງ ຂອງຈັງຫວັດຊຽງ ຮາຍ ມີດ້ວຍຮອດສະພານໃຫຍ່ຂ້າມຂອງ ໄປຮອດເມືອງຫຼວງນ້ຳທາແລ້ວ ແຕ່ບັດນີ້ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ຕຽມຈະສ້າງທາງດ່ວນຫ້ວຍຊາຍບໍ່ເຕັນ ແທນເສັ້ນທາງເກົ່າ ຄືເສັ້ນທາງ 3A ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ທ່ານ ສົມດີ ມີໄຊ ລາຍງານຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງມາໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເສັ້ນທາງນີ້ເນາະ ກະເຮັດມາ ເຮັດຂຶ້ນມາ ກະເພື່ອທີ່ຈະຫຼຸດລະຍະເວລາໃນການເດີນທາງ ລະກະເພື່ອທີ່ຈະເພີ່ມມູນລະຄ່າການຄ້າຂາຍລະ ຫວ່າງໄທ ຈີນ ລາວ ຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ເນາະ ກະມີກອງປະຊຸມຮ່ວມລະຫວ່າງຄະນະຂອງທ່ານ ບົວຄົງ ນາມມະວົງ ເຈົ້າແຂວງບໍ່ແກ້ວ ກັບທີມສຳຫຼວດຈາກບໍລິສັດລົງທຶນ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄົມມະນາຄົມມົນທົນຢຸນນານ ຂອງ ຈີນ ກະໄດ້ລົງສຳຫຼວດພື້ນທີ່ ເພື່ອນຳມາໃຊ້ອອກແບບກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນສາຍຫ້ວຍຊາຍບໍ່ເຕັນ ເພື່ອໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຕໍ່ສ່ວນຕ່າງໆໜ້ອຍທີ່ສຸດ ກ່ອນໜ້ານີ້ເນາະ ທາງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຂອງສາ ທາລະນະປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ກະໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ບໍລິສັດກໍ່ສ້າງຄົມມະນາຄົມມົນທົນຢຸນນານ ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຈາກຊາຍແດນລາວຈີນ ທີ່ເມືອງບໍ່ເຕັນ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ມາເຊື່ອມຕໍ່ກັບຊາຍແດນລ າວໄທ ທີ່ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຕົງຂ້າມກັບອຳເພີຊຽງຂອງ ຈັງຫວັດຊຽງລາຍຂອງປະເທດໄທ ໂດຍຖະໜົນຫ້ວຍຊາຍ ບໍ່ແກ້ວ ບໍ່ເຕັນ ກະຊິຖືກສ້າງເປັນທາງດ່ວນຕັດຕົງ 4 ເລນ ຖືກອອກແບບໃຫ້ໃຊ້ຄ ວາມໄວ 80 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ສາມາດຫຼຸດເວລາເດີນທາງຈາກບໍ່ເຕັນໄປເຖິງຫ້ວຍຊາຍ ເຫຼືອແຄ່ 1 ຊົ່ວໂມງເຄິ່ງ ມູນລະຄ່າການກໍ່ສ້າງຢູ່ທີ່ 3,800 ພັນລ້ານດອນລາສະຫະລັດ ວັດຖຸປະສົງຂອງການສ້າງເສັ້ນທາ ງສາຍນີ້ ກໍເພື່ອໃຊ້ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂ້າມແດນລະຫວ່າງ 3 ປະເທດ ກະຄື ໄທ ລາວ ແລະ ຈີນ ທົດແທນເສັ້ນທາງສາຍ R3A ເມືອງບໍ່ແກ້ວຫ້ວຍຊາຍໄປຫາບໍ່ເຕັນນີ້ ແລ່ນໄວສຸດນີ້ໄດ້ຈັກຫຼັກກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ເພິ່ນໄດ້ບ ອກບໍ ບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງເນາະ ວ່າໃນໄລຍະປົກກະຕິ ກະຄືທາງ ທາງລຽບຕາມພື້ນທີ່ທົ່ວໄປ ທາງລາບນີ້ເນາະ ກະຊິເປັນຄວາມໄວຕາມໄລຍະທາງດ່ວນທົ່ວໆໄປ ຊຶ່ງທາງລາວກະໄດ້ສ້າງໄປແລ້ວ ລະຫວ່າງວຽ ງຈັນກັບ ວັງວຽງ ກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງນີ້ກໍມັນ ມັນ ມັນ ມັນເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ເມືອງບໍ່ແກ້ວ ຫ້ວຍຊາຍ ເວົ້າງ່າຍວ່າຕັ້ງແຕ່ນ້ຳຂອງໄປຮອດບໍ່ເຕັນພຸ້ນວ່າຊັ້ນເຖາະ ທີ່ວ່າເສັ້ນທາງເສັ້ນນີ້ນີ້ ມັນ ມັນ ຫຼືວ່າ A3 ນີ້ກໍມັນ ມັນບໍ່ແມ່ນ ຫາກໍມີ ມັນມີມາຕັ້ງແຕ່ສະໄໝຝຣັ່ງພຸ້ນ ຝຣັ່ງເປັນຜູ້ສ້າງມາແຕ່ດົນແລ້ວ ຝຣັ່ງເສດນີ້ນະ ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ໄດ້ປູຢາງ ແລະ ບາດນີ້ນີ້ ໃນເມື່ອທີ່ມາສ້າງຂຶ້ນເປັນເສັ້ນທາງດ່ວນນີ້ນະ ດັ່ງທີ່ທ່ານເວົ້າຫັ້ນ ມັນລົງທຶນນີ້ມະຫ າສານຫຼາຍແທ້ໆ ມັນຊິມີການເກັບຄ່າການໃຊ້ທາງບໍ່ ຂຶ້ນກະເກັບ ລົງກະເກັບ ຈັ່ງຊີ້ນະ ມີບໍ່ເນາະ ທຳນຽມທົ່ວໄປເນາະ ເລື່ອງຂອງການຜ່ານທາງດ່ວນ ກະຊິມີດ່ານ ດ່ານເກັບເງິນ ດ່ານເກັບເງິນຕາມປົກກະ ຕິເນາະ ຄືຈັ່ງວັງວຽງ ວຽງຈັນ ວຽງຈັນ ວັງວຽງ ຈັ່ງຊີ້ ກະຊິມີດ່ານເກັບຄືກັນເນາະ ແຕ່ວ່າເມືອງບໍ່ແກ້ວ ຫ້ວຍຊາຍ ໄປຮອດບໍ່ເຕັນນີ້ນະ ຄັນຊິເວົ້າແລ້ວ ເມືອງບໍ່ແກ້ວ ຫ້ວຍຊາຍ ມັນກະບໍ່ມີອຸດສາຫະກຳຫຍັງວ່າ ຊັ້ນເຖາະ ມັນບໍ່ໄດ້ມີໂຮງງານໂຮງຈັກຫຍັງ ເວົ້າຖືກຫຼືບໍ່ທີ່ວ່າເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວນີ້ ໂຄງການນີ້ແມ່ນວ່າເຂົາເຈົ້າຈ້ອງຕາໃສ່ປະເທດໄທພີ້ ເພາະວ່າຄັນຂຶ້ນໄປຮອດບໍ່ເຕັນເນາະ ເຂົ້າໄປຈີນຈັ່ງຊີ້ ລົດມັນເອົ າຂົນສົ່ງເຄື່ອງຂອງມາຂາຍຢູ່ໃນປະເທດໄທ ມາເທໃສ່ປະເທດໄທວ່າຊັ້ນເຖາະ ບາດມັນຂຶ້ນເມືອນີ້ໄປວ່າ ໂອ້ຍ ອາຫານການກິນ ໝາກໝອກໝາກໄມ້ນີ້ໃສ່ລົດຂຶ້ນໄປ ເພາະວ່າເມືອງຈີນມັນມີຄົນຫຼາຍ ມັນ ມັນ ມັນຕ້ອງການອາຫານຫຼາຍນີ້ ອັນນີ້ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າຖືກຫຼືບໍ່ ຕາມ ຕາມທີ່ດູເດົານີ້ນະ ອັນນີ້ເນາະ ກະຖືວ່າຖືກແລ້ວນະທີ່ວ່າດູເດົາຈັ່ງຊັ້ນ ເພາະວ່າເສັ້ນທາງເສັ້ນນີ້ເນາະ ກະທາງຈີນກະມີເປົ້າໝາຍວ່າຊິເປັນ ທາງດ່ວນເຊື່ອມຕໍ່ຈົນຮອດ ເມື່ອ ລະຫວ່າງຄຸນໝິງເຖິງກຸງເທບ ໄລຍະທາງລວມໆກັນກໍປະມານ 1,880 ກິໂລແມັດ ອັນນີ້ກະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ທາງການຈີນໄດ້ຕັ້ງເປົ້າເອົາໄວ້ ເພື່ອທີ່ຈະຂະຫຍາຍເລື່ອງຂອງການ ຄ້າການຂາຍ ອາ ຜ່ານລາວໄປໄທ ຜ່ານໄທ ອາ ຈາກໄທລາວໄປຈີນຈັ່ງຊີ້ເນາະ SBS Radio Lao